ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພະນັກງານພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາເລື່ອງໃນຫົວຂໍ້ ອັບເດດໂຄວິດ-19 ນາຍົກ New South Wales ເ ວົ້າວ່າ ລະບົບໂຮງພະຍາບານຂອງ New South Wales ສາມາດຮັບມືກັບຈຳນວນຄົນປ່ວຍຈາກໂຄວິດຈະມີສູງສຸດ ເພື່ອກົດເບິ່ງ ກົດອ່ານ ກົດຄົ້ນຄວ້າ ກົດຄົ້ນຊອກຫາ ໃຫ້ກົດໃສ່ເລື່ອງໃນຫົວຂໍ້ດຽວກັນນັ້ນຄື ອັບເດດໂຄວິດ-19 ນາຍົກ New South Wales ເວົ້າວ່າ ລະບົບໂຮງພະຍາບານຂອງ New South Wales ສາມາດຮັບມືກັບຈຳນວນຄົນປ່ວຍຈາກໂຄວິດຈະມີສູງສຸດ ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 6 ກັນຍ າ 2021 48 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ New South Wales ທີ່ມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ ຖືກສັກໃຫ້ເຕັມສ່ວນແລ້ວ Victoria ປະກາດໂຄງການໃໝ່ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຍາກຊາກັບການເຊົ່າເຄຫະສະຖານ ACT ຫຼຸດໄລຍະການລໍຖ້າສັກຢ າ AstraZeneca ລະຫວ່າງ 4 ຫາ 8 ສັບປະດາ ຈຳນວນທ່ານໝໍທົ່ວໄປໃນ Queensland ທີ່ສັກຢາ Pfizer ຈະທະວີຂຶ້ນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1,281 ລາຍ ໂດຍທີ່ 831 ຄົນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນ ຕົກຂອງ Sydney ມີ 5 ຄົນຕາຍຍ້ອນ ນາຍົກ ເບລິຊິນເຄລຍນ ເວົ້າວ່າ ຕົວຢ່າງແຜນການບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຂົ້າປົວຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆ ຈະມີຫຼາຍທີ່ສຸດ ພາຍຫຼັງ New South Wales ມີຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ 70 ເປີເຊັນ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ສະທ້ອນໃສ່ການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ໃນເວລານີ້ມີຄົນປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດຢູ່ໃນການດູແລຢ່າງໜັກໜ່ວງ 177 ຄົນ ທີ່ 67 ຄົນຕ້ອງໃສ່ປອດທຽມ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່າ ນໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Book Your Vaccine Appointment ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 248 ລາຍ ໂດຍທີ່ 121 ຄົນມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ Richard Wynne ລັດຖະມົນຕີເຄຫະສະຖານ ປະກາດໂຄງການໃໝ່ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ

ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ຄົນ Canberra ບັດນີ້ສາມາດປ່ຽນການໝາຍນັດສັກຢາວັກຊີນ AstraZeneca ເປັນເວລາໄວຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ My DHR Portal ຫຼື ໂດຍໂທ 02-51247700 ລະຫວ່າງ 7 ໂມງເຊົ້າ ແລະ 7 ໂມງແລງ ໃຫ້ກົດໃສ່ Book Your Vaccination ເພື່ອຈອງການໝາ ຍນັດເວລາກັນ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ ທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ໃນ Queensland ທ່ານໝໍທົ່ວໄປ 341 General Practitioners ບັດນີ້ສັກຢາວັກຊີນໄຟເຊີ ໂດຍຈະມີຕື່ມ 642 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນັ້ນໃນສອງສາມສັບປະດາຂ້າງໜ້າ ຢາວັກຊີນໄຟເຊີເ ກືອບ 500,000 ໂດສ ທີ່ໄດ້ຈາກການແລກປ່ຽນຢາວັກຊີນກັນກັບປະເທດອັງກິດ ມາຮອດຊິດນີແລ້ວ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ 5 ກັນຍາ 2021 ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus